VOA One The Hits From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັ ງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຈີນຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕິດຕາມດ້ ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ລາຍການເພງລາວສະໄໝ ລາຍການກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ປິດທ້າຍລາຍການດ້ວຍບົດບັນນາທິການ ອັນດັບຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບແລງວັນເສົາ ທີ 27 ມັງກອນ ປີ 2024 ນີ້ ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຈີນໄດ້ຖືກກວດສອບໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ໂດຍສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊ າດ ເພື່ອການທົບທວນທີ່ມີຂຶ້ນເປັນໄລຍະໆ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກທີ່ປະເທດຕ່າງໆກວດສອບປະຫວັດສິດທິມະນຸດຂອງກັນແລະກັນຢ່າງລະອຽດ ພ້ອມທັງອອກຄຳແນະນຳທີ່ບໍ່ມີການຜູກມັດນັ້ນໃຫ້ກັນ ລີຊາ ສະໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈນີວາ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ ຈີນຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທ່າມກາງການວິຈານຈາກປະຊາຄົມຕາເວັນຕົກວ່າ ປະຕິບັດຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ຊາວວີເກີ ຊ າວທິເບດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຄັດຄ້ານຢູ່ໃນຮົງກົງ ຈີນກຽມພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ 60 ຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກ່າວໂຈມຕີໃດໆຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ມີຂຶ້ນໃນທິດທາງຂອງຕົນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນປະຈຳອົງການສ ະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນເຈນີວາ ທ່ານ ເຊິນ ຊູ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ຈີນໄດ້ກະທຳການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊາວວີເກີ ທີ່ອາດເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ທ່ານກ່າວ ວ່າ ຈີນພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມສຸກໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທຸກໆຄົນ ທ່ານກ່າວວ່າ ພາຍຫຼັງເຮັດວຽກມາຢ່າງໜັກເປັນເວລາ 8 ປີ ຈີນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປະມານ 180 ລ້ານຄົນ ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ທ່ານກ່າວຜ່ານນາຍແປພາສາວ່າ No one is left out or left behind as China builds a modern socialist country in Yangtze Province. ບໍ່ມີໃຜຖືກປະຖິ້ມ ຫຼືຖືກປະໄວ້ທາງຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ຈີນສ້າງປະເທດສັງຄົມນິຍົມທີ່ທັນສະໄໝໃນທຸກໆດ້ານ ປະຊາຊົນທັງໝົດ 56 ຊົນເຜົ່າຂອງຈີນ ມີຄວາມສະເໝີພາບກັນ ແລະ ສາມັກຄີກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ຄືດັ່ງເມັ ດໝາກພິລາ ທີ່ດຳເນີນງານຮ່ວມກັນເພື່ອຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຮ່ວມກັນ ແລະ ການພັດທະນາຮ່ວມກັນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ທຸກໆຄົນມີຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ ຄະນະຜູ້ແທນຈີນຍັງບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ການວິຈານຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັ ບການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງຂອງລັດຖະບານຕໍ່ບັນດາພັກທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຮົງກົງ ຫົວໜ້າເລຂາທິການໃຫຍ່ໃນຄະນະປົກຄອງຮົງກົງ ທ່ານ ຊານ ຄວາກ ກີ ເອຣິກ ກ່າວຫາພວກປະທ້ວງວ່າມີພຶ ດຕິກຳທີ່ຮຸນແຮງ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນດິນແດນ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວຜ່ານນາຍແປພາສາວ່າ With the implementation of the Hong Kong National Security Law and an improved ດ້ວຍການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດ ຫຼາຍມື້ແຫ່ງຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ສະຖຽນລະພາບກໍຄືກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ໄດ້ຮັບການບູລະນະ ແລະ ເມືອງຂອງພວກເຮົາກໍກັ ບຄືນສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບອີກຄັ້ງ ແຕ່ລະປະເທດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການທົບທວນຄືນຂອງສະພາສິດທິມະນຸດໃນທຸກໆ 5 ປີ ຫຼື ແລ້ວແຕ່ ນີ້ແມ່ນການທົບທວນຄືນຄັ້ງທຳອິດຂອງຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ບັນດາປ ະເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເພື່ອເບິ່ງບົດລາຍງານທີ່ກຳລັງໂດ່ງດັງຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດຂອງຕົນໃນນາມຂອງປະຊາຊົນຕົນ ທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເ ວົ້າແບບກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນເຈນີວາ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ເທເລີ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວຄົນທັງໝົດທີ່ຖືກກັ ກຂັງແບບຕາມໃຈ ຍຸຕິການທໍລະມານ ແລະ ຍຸຕິການຂົ່ມເຫງທົ່ວປະເທດຈີນ ທ່ານນາງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງນຳອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ End repressive measures against women, LGBTQI+ persons, laborers and migrant workers, including in Hong Kong and Macau ຍຸຕິມາດຕະກາ ນປາບປາມຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງ ກຸ່ມຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ບັນດາຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ແຮງງານອົບພະຍົບ ລວມທັງຢູ່ຮົງກົງ ແລະ ມາເກົ້າ ໃນນັ້ນກໍອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ມີການຈຳ ກັດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຊິນຈຽງ ແລະ ທິເບດ ພວກເຮົາຂໍປະນາມການສັງຫານໝູ່ ແລະ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ມະນຸດຊາດຢູ່ໃນຂົງເຂດຊິນຈຽງທີ່ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນຢູ່ ແລະ ການປາບປາມຂ້າມຊາດເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນຢູ່ຕ່າງປະເທດມິດງຽບ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ແທນກຳລັງປະທະກັນດ້ວຍວາຈາກັບຈີນຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມສະພາ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຫຼາ ຍກຸ່ມກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຄັດຄ້ານຕໍ່ນະໂຍບາຍການປາບປາມຂອງຈີນຢູ່ດ້ານນອກອາຄານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຊັ່ນກັນ ທິບສຸດາ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບລາຍການເພງລາວສະໄໝໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂ້າພ ະເຈົ້າຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ຊື່ຂອງເພງອາດຈະຟັງເບິ່ງເສົ້າໆແດ່ ແຕ່ເນື້ອໃນ ແລະ ທຳນອງມີຈັງຫວະທີ່ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃນເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ລຳວົງຄົນອົກຫັກ ຂັບຮ້ອງໂດຍ ບຸນວຽງ ແລະ ປະພັນໂດ ຍ

ສຳລັບເພງປິດທ້າຍລາຍການເພງລາວສະໄໝໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແມ່ນເພງຈາກ ກ. ວິເສດ ໃນເພງທີ່ມີຊື່ວ່າ ປາແດກກົ້ນໄຫ ເຊີນບັນດາທ່ານຮັບຟັງເພງນີ້ໄປພ້ອມໆກັນເລີຍ

ຂໍຢູ່ເປັນຜູ້ແນບກາຍ ອ້າຍຍັງທົນໄວ້ດ້ວຍໃຈຫາກມານ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ບັນດານັກທຸລະກິດກ ານຄ້າລະຫວ່າງໄທ-ລາວ ບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນໄດ້ ເພາະຄວາມຈິງກໍຄື ຄ່າເງິນກີບໄດ້ເລີ່ມຕົກຕ່ຳລົງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລ າຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວຢືນຢັນວ່າ ການເພີ່ມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນ ລະຫວ່າງທະນາຄານລັດກັບທະນາຄານທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະດຶງເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເ ຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາຄານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດແກ້ບັນຫາການຕົກຕ່ຳລົງຂອງຄ່າເງິນກີບໄດ້ເລີຍ ເພາະປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງ ກໍຄືຕະຫຼາດການເງິນບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນສະຖຽນລະພາ ບຂອງເງິນກີບ ອັນເປັນຜົນໂດຍກົງຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກ ແລະ ຜະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢ່າງຮຸນແຮງດ້ວຍນັ້ນ ເພາະນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດ ບໍ່ຍອມຮັບອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກຳນົດ ຈຶ່ງພາກັນແລກປ່ຽນເງິນນອກທະນາຄານ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາຮ້ານແ ລກປ່ຽນເງິນເອກະຊົນໄດ້ຖືກສັ່ງປິດໄປທັງໝົດແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ກໍຍັງມີການລັກລອບແລກປ່ຽນເລື້ອຍມາ ໂດຍທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ທັງໆທີ່ບັນຫານີ້ໄດ້ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນນັບແຕ່ ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໃນລາວໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລາວເນີຍນະຄັບ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາມີປັນຫາກະທົບມາຕັ້ງແຕ່ປີ ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງລາວນີ້ເນາະ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວເຂົາມີ ບັນຫາກະທົບມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນກໍເລີ່ມປັ່ນປ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີ 2021-2022 ອັນນີ້ກໍຍັງຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ເນາະ ໃນສ່ວນຂອງເງິນເຟີ້ໂຕນີ້ນະ ເປັນເງິນເຟີ້ທີ່ເກີດຈາກລາຄານ້ຳມັນເປັນຫຼັກ ແລ້ວເງິນເ ຟີ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືວ່າເປັນເງິນເຟີ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ເພາະລາວນີ້ເຂົານຳເຂົ້ານ້ຳມັນໂດຍກົງ ທັງນີ້ ໃນປີ 2023 ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຂະຫຍາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໃນລະບົບທະນາຄານ 2 ຄັ້ງ ກໍຄືໃນ ເດືອນກຸມພາ ແລະ ເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍໄດ້ເພີ່ມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານແຫ່ງຊາດກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ໃຫ້ຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 4.5% ແລະ 7.5 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ ແຕ່ອັດຕາແ ລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດທີ່ເປັນຈິງນັ້ນ ສູງກວ່າອັດຕາທາງການລະຫວ່າງ 20 ຫາ 22 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນບາດຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງເປັນຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະການຂາດດຸນການຄ້າຕໍ່ໄທທີ່ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 100,000 ລ້ານບາດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2023 ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງຫຼາຍເປັນພິເສດ ເພາະວ່າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ຕ້ອງການເງິນບາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານແຫ່ງຊາດ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າໃນລາວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ຈຶ່ງຕ້ອງແລກປ່ຽນນອກລະບົບທະນາຄານເປັນຫຼັກ ຊຶ່ງທາງການລາ ວບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວກໍພະຍາຍາມຄວບຄຸມໃຫ້ໄດ້ ດ້ວຍການກຳນົດໃຫ້ບໍລິສັດການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 100 ກວ່າລາຍ ຈະຕ້ອງລົງທະບຽນເພື່ອຊຳລະລາຄາການຄ້າໂດ ຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍລະວົງ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ຈະໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ສົ່ງອອກຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 100 ບໍລິສັດ ສຳເລັດການລົ ງຈົດທະບຽນຜູ້ນຳເຂົ້າສົ່ງອອກ ແລະ ແຈ້ງບັນຊີສະເພາະໃນການຮັບເອົາເງິນທີ່ຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ພ້ອມນີ້ກໍສ້າງກົນໄກເຊື່ອມຈອດຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂະແໜງການ ເພື່ອຕິດຕາມການ ໄລ່ລຽງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ພ້ອມທັງໃຊ້ມາດຕະການເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ສົ່ງອອກ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບ ທີ່ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນຕໍ່ອັດຕາແລກປ່ຽນເພື່ອເກັງກຳໄລ ແລະ ການໃຫ້ການ ບໍລິການໂອນຊຳລະຜ່ານແດນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນປັດຈຸບັນ ປະຊາຊົນລາວຍັງຖືກກະທົບຢ່າງໜັກຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ແລະ ດັດຊະນີລາຄາຊົມໃຊ້ທີ່ສູງກວ່າ 200 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ເດື ອນກັນຍາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ມີການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳຈາກໜຶ່ງລ້ານສາມແສນກີບ ເປັນໜຶ່ງລ້ານຫົກແສນກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລ າວດີຂຶ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າຄ່າເງິນກີບຍັງຕົກຕ່ຳລົງ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາສິນຄ້າຍັງເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງແບກຮັບຄ່າຄອງຊີບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໜຶ່ງເທົ່າ ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນລາວແຕ່ ລະຄົນຕ້ອງມີລາຍໄດ້ເຖິງ 3 ລ້ານກີບ ຈຶ່ງຈະສາມາດດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຕໍ່ໄປໄດ້ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປ ະຊາກອນລາວອີກດ້ວຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດ ກໍຄືສຳລັບປະຊາຊົນລາວໃນທົ່ວປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 28.97 ລ້ານກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 2,022 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2022 ນັ້ນ ກໍຈະຄິດເປັນພຽງແຕ່ 1,407 ດ ອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຖືວ່າຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອາຊຽນຮອງຈາກປະເທດພະມ້າ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນລັດແມຣີແລນຂອງສະຫະລັດ ກຳລັງໃຊ້ປັນຍາປະດິດເພື່ອວິນິດໄສ ແລະ ປົວພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ຈູລີ ທາໂບ ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢູ່ ໃນລາຍການ Log On ມື້ນີ້ ເຊິ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າວິສະວະກຳຊີວະວິທະຍາ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ກຳລັງປະຕິບັດງານເພື່ອປະຕິຮູບວິທີການປິ່ນປົວດູແລຄົນປ່ວ ຍທີ່ເປັນໂລກຫົວໃຈ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງແບບຈຳລອງດິຈິຕອລຂອງຫົວໃຈຄົນປ່ວຍ ໂດຍເປັນການສະເພາະຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ

ພວກເຮົາເຮັດການກວດເອັກສ໌ເຣຫົວໃຈດ້ວຍຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ຫຼື MRI ທີ່ມີໂຄງສ້າງໃນການຫັນເປັນແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມກັນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍເອົາ MRI ທີ່ມີໂຄງສ້າງໃນການຫັ ນເປັນແມ່ເຫຼັກກົງກັນຂ້າມກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັ້ນ ໄປລວມໃສ່ກັບຂໍ້ມູນທາງຄລີນິກທັງໝົດ ທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບຄົນເຈັບ ອັນນີ້ຖືກເອົາລວມເຂົ້າໃສ່ກັບການວິເຄາະກ່ຽວກັບການມີຊີວິດຢູ່ລອດ ແລະ ພວກເຮົາສ າມາດບອກໄດ້ວ່າໃນໄລຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ ສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງຄົນປ່ວຍຜູ້ໜຶ່ງໃນການເສຍຊີວິດດ້ວຍໂລກຫົວໃຈຢ່າງກະທັນຫັນນັ້ນມີຫຍັງແດ່ ມັນບໍ່ເໝືອນກັນກັບຮູບພາບທີ່ແບ່ງອອກເປັນສ່ວນທີ່ມັກຈະ ນຳໃຊ້ກັນໃນທຸກມື້ນີ້ ສາດສະດາຈານ ນາຕາເລຍ ທຣາຢາໂນ ເວົ້າວ່າ ພາບທັງໝົດຂອງຫົວໃຈແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີການຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງແມ່ນຍຳກວ່າ ວ່າຄົນປ່ວຍຜູ້ໃດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຫົວໃຈ ທ່ ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້ We provide these deep learning algorithms that are multimodality they represent the patient's condition ພວກເຮົາສະໜອງສູດຄິດໄລ່ທີ່ເປັນຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ໃນຫຼາຍແບບ ຫຼື multimodality ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບຂອງຄົນປ່ວຍໄ ດ້ດີກວ່າ ຢູ່ທີ່ສູນມະເຮັງຄົບວົງຈອນ Sidney Kimmel ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins ນັ້ນ ດຣ. Victor Velculescu ເປັນຜູ້ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າຫາການພັດທະນາວິທີໃໝ່ ໃນການກວດພະຍາດມະເຮັງປອດ ແລະ ມະເຮັງອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານ ສັງເກດເຫັນວ່າ ຈຸລັງມະເຮັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລ ະ ແບ່ງຕົວອອກຢ່າງຊຸນລະວຸນກວ່າຈຸລັງປົກກະຕິ ສະນັ້ນ ເມື່ອຈຸລັງເຫຼົ່ານັ້ນຕາຍໄປ ມັນຈະປະສິ່ງທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ຕາມທີຫຼັງ ເຖິງຄຸນລັກສະນະຂອງຊິ້ນສ່ວນຂອງ DNA ທີ່ໄຫຼວຽນຢູ່ໃນເລືອດທີ່ເອີ້ນວ່າ DNA ບໍ່ມີຈຸລັງ ຊຶ່ງ ໃຫ້ຂໍ້ຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງອາດຈະເປັນພະຍາດມະເຮັງຫຼືບໍ່ ທີມງານນັ້ນໄດ້ພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີທີ່ຮ້ອງວ່າ Delphi ຊຶ່ງໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນຂອງເຄື່ອງຈັກຮຽນຮູ້ແບບໃໝ່ ເພື່ອວິເຄາະຊິ້ນສ່ວນ DNA ທີ່ບໍ່ມີຈຸລັງນັ້ນ ດຣ ແວວກູເລສກູ ທີ່ໂຮງຮຽນແພດສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນ ຮັອບກິນສ໌ ກ່າວວ່າ

ດຣ ແວວກູເລສກູ ເວົ້າວ່າ ການປັບປຸງການກວດເລືອດ ສາມາດນຳໄປສູ່ການກວດຫາໂລກມະເຮັງໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ບົວສະຫວັນນຳສະເໜີລາຍງານນີ້ໃຫ້ແກ່ VOA
ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ໄປແມ່ນບົດຮຽນພາສາອັງກິດ ຄຳສັບໃນຂ່າວ
Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is a skill used in computer science. Coding.
At the Microsoft Store in New York City, a handful of students are learning a new language.

programming. Go to our website for more news words.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄຳສັບ

ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມອບລາງວັນສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາສາກົນໃຫ້ແກ່ເຈັດຄົນ ແລະ ກຸ່ມຂອງພະສົງສາສະໜາຄາໂທລິກ ແລະ ອໍໂທດອກສ໌ ໃນການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມກ້າຫານ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາຢູ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຂົາເຈົ້ າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຄົນທຳອິດກໍຄືທ່ານຟາຣິດ ອາເມັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຄວາມຫວັງ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພ ຢູ່ໃນນິວຊີແລນ ແລະ ທົ່ວໂລກ ຫຼັງຈາກພັນລະຍາຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນປີ 2019 ຢູ່ໃ ນການໂຈມຕີຕໍ່ວັດອິດສະລາມທີ່ເມືອງ Christchurch ຢູ່ໃນໄນຈີເຣຍ ທ່ານໂຄລາ ອາລາປິນນີ ເປັນທະນາຍຄວາມເພື່ອສິດທິມະນຸດສາກົນ ຜູ້ທີ່ສະໜອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຈຳເລີຍ ໃນຫຼາຍໆຄະດີກ່ຽວກັບສິດເສລີພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແລະ ການຟ້ອງຮ້ອງໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດສາສະໜາຂອງໄນຈີເຣຍຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຜູ້ຊະນະລາງວັນອີກຄົນໜຶ່ງແມ່ນທ່ານເມີຊາ ດິນນາຢີ ຜູ້ ທີ່ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຂອງຊາວຢາຊີດີທີ່ກ້າຫານ ແລະ ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ອຸທິດຊີວິດຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ອຍຊີວິດພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ແລ ະ ການຖືກຈຳແນກ ຍົກຍ້າຍພວກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍອອກຈາກດິນແດນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຸ່ມລັດອິດສະລາມ ຫຼື ISIS ແລະ ສະໜອງການບຳບັດ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ລອດຊີວິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິ ນ ທ່ານປີເຕີ ເຈກອບ ເປັນນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍອິດເມື່ອຍເລີຍ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 35 ປີໃນການລົນນະລົງເພື່ອສິດທິຂອງຊຸມຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ໄດ້ ຖືກກົດຂີ່ທາງສາສະໜາໃນປາກິສຖານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານນາງມາຕາ ປາທຣິເຊຍ ໂມລີນາ ມອນເຕີເນໂກຣ ໄດ້ບັນທຶກການປາບປາມສາສະໜາກາໂຕລິກ ແລະ ປະຊາຄົມສາສະໜາຕ່າງໆຂອງລັ ດຖະບານນິກາຣາກົວ ເນື່ອງຈາກຄວາມຢ້ານຖືກຄຸມຂັງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນ ທ່ານນາງໂມລີນາກໍໄດ້ຫຼົບໜີອອກຈາກນິກາຣາກົວໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2022 ມາ ບົດ ລາຍງານຂອງທ່ານນາງໂມລີນາໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື່ອງຂອງການບັນທຶກການກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຂອງຕຳຫຼວດ ແລະ ການລະເມີດຕໍ່ສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາທີ່ນຳພາໂດຍລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາ ະຕໍ່ພະສົງຄາໂທລິກຢູ່ໃນນິກາຣາກົວ ກຳເນີດຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໂຮໂລຄອສ ທ່ານນາງທາລີ ນີດ ຈາກອາຟຣິກາໃຕ້ ຜູ້ເລົ່າເລື່ອງສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນາງ ທີ່ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍກ ານສູນກາງດ້ານໂຮໂລຄອສ ແລະ ການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໂຈຮານເນສເບີກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການປົກປ້ອງຊາວອາຟຣິກາໃຕ້ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ຈາກການຖືກເອີ້ນດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ດູຖູກດູໝິ່ນ ໃຫ້ດ້ ອຍຄ່າຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ ຕໍ່ກຸ່ມພວກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ທ່ານນາງ ລາດອນ ເຕທົງ ເປັນຄູ່ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍການສະຖາບັນປະຕິບັດງານເພື່ອທິເບດ ທ່ານນາງນຳພາທີມງານບັນດານັກລົນນະລົງດ້ານ ສິດທິມະນຸດ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມເທັກໂນໂລຈີຊອບແວດ້ານການສື່ສານຕ່າງໆ ຍຸດທະສາດການບໍ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ຊາວທິເບດ ແລະ ບັ ນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອື່ນໆ ທີ່ປະເຊີນກັບການປາບປາມໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ພາຍໃຕ້ການກົດດັນຈາກມົສກູ ກຸ່ມພະສົງ 5 ອົງ ແລະ ແມ່ຊີ 2 ຄົນ ຈາກໂບດອໍໂທດອກສ໌ທີ່ສະໜັບສະໜູນມົສກູຢູ່ໃນລິ ທົວເນຍ ໄດ້ປະນາມສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັບໃຫ້ສິກ ພະສົງ 2 ອົງຈາກໂບດອໍໂທດອກສ໌ທີ່ສະໜັບສະໜູນມົສກູຂອງເບລາຣຸສ ກໍໄດ້ປະນາມສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີໄປລິທົວເນຍ ພວກເພິ່ນສ້າງຊຸມຊົນສາສະໜາຂຶ້ນໃໝ່ໃນລິທົວເນຍ ທີ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກຜູ້ນັບຖືສາສະໜາອໍໂທດອກສ໌ ທີ່ສະແຫວງຫາສະຖານທີ່ນົບໄຫວ້ຢ່າງເສລີ ໂດຍປາສະຈາກອິດທິພົນ ຂອງມົສກູ ສະຫະລັດຍົກຍ້ອງຊົມເຊີຍບັນດານັກລົນນະລົງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍອິດເມື່ອຍທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ສຳລັບເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ອັນເປັນສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ເຊິ່ງໝົດທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບ ນັ້ນແມ່ນບົດ ບັນນາທິການ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນທັດສະນະຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ ອັດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1,575 ກິໂລເ ຮີດ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ